ທີ່ຄິດວ່າມື້ນີ້ກໍໜ້າຈະມີສາລະ ສຳລັບ podcast ໜຶ່ງໂຕນີ້ ເກີດຈາກຄວາມຂ້ອນຂ້າງມາວ່າງ ກໍເລີຍ ອອກ ກະເລີຍວ່າລຸກມານັ່ງອັດ podcast ທີ່ຈິງກໍວ່າງຍ້ອນວ່ານອນບໍ່ຫຼັບ ແລະກະມີຫຼາຍໆຢ່າງຄິດ ມີປະເດັນໂຕໜຶ່ງທີ່ວ່າເຫັນ ຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະກະເປັນທີ່ເວົ້າ ແລະກໍ ເປັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປັນ topic ຫຼາຍໆ topic ທີ່ຫຼາຍຄົນກໍເວົ້າເຖິງ ກໍຄືກ່ຽວກັບການຫາໂຕເອງ ສິ່ງທີ່ຊິເວົ້າມື້ນີ້ກະເປັນວິທີທີ່ໂຕຂ້ອຍເອງນັ້ນໄດ້ລອງເຮັດ ແລະກະເປັນວິທີທີ່ຜ່ານ ມາຕະຫຼອດ ສິ່ງທີ່ເປັນປະສົບການຕະຫຼອດການໃຊ້ຊີວິດມາຊາວກວ່າປີ ວ່າການຫາໂຕເອງຫັ້ນເປັນຈັ່ງໃດ ແລ້ວຊິຫາວິທີໃດ ຖ້າຈະໃຫ້ບອກວ່າ ການຫາໂຕເອງຫັ້ນເຮົາຄວນຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ຫຼາຍໆຄົນກໍຊິໄດ້ ຄຳຕອບຄືກັນເນາະ ແລະຖ້າໃຫ້ ຊິໃຫ້ຂ້ອຍແນະນຳ ກໍຊິແນະນຳຂັ້ນຕົ້ນຄືກັນ ກະຄືໃຫ້ອອກລອງໄປຫາເຮັດອີ່ຫຍັງກະໄດ້ ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນວຽກອາສາສະໝັກ ວຽກພາດທາມ ວຽກເສີມ ເຮັດທຸກ ສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຄິດວ່າເຮົາຊິໄດ້ປະສົບການຈາກມັນ ບໍ່ວ່າຊິໄດ້ເງິນ ຫຼືບໍ່ໄດ້ເງິນກໍຕາມ ຂໍພຽງແຕ່ເຮົາໄດ້ເຮັດ ແລະເພື່ອທີ່ຊິໄດ້ແລກປະສົບການວ່າ ເຮົາໄດ້ເຮັດອີ່ຫຍັງ ແລະເຮົາຊິໄດ້ມັກອີ່ຫຍັງແທ້ ແລະກະ ຊິໄດ້ຮູ້ວ່າ ຕົວເຮົານັ້ນມີຄວາມສາມາດຫຍັງໃນການໄດ້ລອງເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຊິສາມາດແນະນຳໄດ້ເລີຍກໍຄື ການເປັນ ເຮັດວຽກເປັນອາສາສະໝັກ ບໍ່ວ່າຊິເປັນ ຕົວຢ່າງ ຄັນບ້ານເຮົາເປັນກູ້ໄ ພຕ່າງໆນີ້ ກະຊິເປັນປະສົບການອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ອັນເປັນອາສາສະໝັກເຮັດຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມບໍ ຫຼືວ່າເປັນ ຖ້າເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາ ກະລອງໄປເປັນອາສາສະໝັກເຮັດວຽກຊ່ວຍວຽກງານໂຮງຮຽນນີ້ ກະ ຊິເປັນອີກໜຶ່ງການໄດ້ທົດລອງ ເປີດ experience ໃໝ່ຂອງເຮົາ ເນາະ ບາງທີອາດຈະເປັນວຽກໃຊ້ແຮງງານແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ກະຢາກໃຫ້ລອງເບິ່ງ ເພາະວ່າການທີ່ເຮົາໄດ້ລອງເຮັດຫຼາຍອັນນະ ເຮົາຊິໄດ້ມີປະສົບການຄື ການໄດ້ explore ໂຕເອງວ່າເຮົາກະເຮັດຫຍັງໄດ້ ແລະເຮົາບໍ່ຖະໜັດຫຍັງເນາະ ສິ່ງສຳຄັນຄືເຮົາມ່ວນກັບສິ່ງໃດ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງສັງເກດໃນຂະນະທີ່ເຮົາລອງຄື ເຮົາມ່ວນກັບສິ່ງໃດ ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ ແລ້ວບາງ ທີ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດມັນກະອາດຈະມີພາບລວມ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ມັກກະມີ ແຕ່ເຮົາລອງເຮັດມັນກະຊິມີບາງອັນເລັກໆນ້ອຍໆ ທີ່ເຮົາກະມີຄວາມສຸກໄດ້ໃນການເຮັດມັນ ໂຕນີ້ເຮົາກະຕ້ອງລອງສັງເກດເບິ່ງ ແລະສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄືການໄດ້ຄົ້ນຫາໂຕເອງຫັ້ນ ນອກຈາກຊິທົດລອງແລ້ວ ເຮົາກໍສາມາດດ້ວຍການ ສາມາດຫາໂຕເອງເນາະ ໄດ້ດ້ວຍການ ອ່ານໜັງສື ການອ່ານໜັງສືມັນເປັນການທີ່ໄດ້ເປີດຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລ ະກະການໄດ້ອ່ານຄວາມຄິດຂອງນັກຂຽນ ການອ່ານໜັງສືນັ້ນເປັນການອ່ານ ໄດ້ອ່ານຄວາມຄິດຂອງນັກຂຽນທີ່ເຂົາກັ່ນກອງອອກມາແລ້ວ ແລ້ວຊິໄດ້ຮູ້ວ່າມຸມມອງຂອງນັກຂຽນຕໍ່ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ຕໍ່ໜ້າທີ່ໃດໜ້າ ທີ່ໜຶ່ງນັ້ນມັນມີຈັ່ງໃດ ມັນກະເປັນອີກວິທີໜຶ່ງໃນການໄດ້ຄົ້ນຫາໂຕເອງຜ່ານໜັງສື ໂດຍຜ່ານມຸມມອງຂອງນັກຂຽນ ເຊິ່ງນັກຂຽນນັ້ນກະຊິມີຫຼາຍໆນັກຂຽນ ຫຼາຍໆຄົນ ເຊິ່ງກໍຊິ ນັກຂຽນແຕ່ລະຄົນຫັ້ນ ກະຊິເຫັນວ ຽກແຕ່ລະຢ່າງນັ້ນໃນມຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ການທີ່ເຮົາຊິສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ ເຮົາກໍຕ້ອງເບິ່ງຈາກຫຼາຍໆມຸມຫຼາຍໆແງ່ວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາມັກ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ມັນຕົງກັບທັດສະນະຄະຕິ ຕົງກັບຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ນ ອກຈາກນີ້ ກະຍັງມີອີກຫຼາຍວິທີໃນການຄົ້ນຫາຕົວເອງ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາຊິອີງໃສ່ແຕ່ວ່າ ຖ້າຮຽນມາ ຫຼືວ່າຖ້າຄົນບອກນັ້ນ ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ແທ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນບອກນັ້ນ ຊິເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກແທ້ບໍ່ ຫຼື ມັນຊິດີ ກັບເຮົາແທ້ບໍ່ ຖ້າເຮົາບໍ່ມັກ ເພາະວ່າ ສິ່ງທີ່ເຂົາບອກ ກໍເປັນພຽງສິ່ງທີ່ດີຕໍ່ຄົນທີ່ບອກຫັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີຕໍ່ຂອງຄົນທີ່ຟັງສະເໝີໄປເນາະ ໂຕນີ້ເຮົາກໍຢາກໃຫ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ແລ້ວຕົວຢ່າງສ່ວນຕົວ ຖ້າຫາ ກວ່າເຮົາຍັງຫາສິ່ງທີ່ເຮົາມັກບໍ່ເຫັນແລ້ວ ຢາກມາຊວນຄິດຄື ເຮົາມາລອງຕີກອບອອກເບິ່ງ ເຮົາມາລອງຕີກອບໄລ່ເບິ່ງ ໄລ່ເບິ່ງວ່າ ເຮົາຊິມັກອີ່ຫຍັງ ໂດຍການໄລ່ຕີກອບວ່າ ອັນໃດເຮົາບໍ່ມັກ ນອກຈາກຊິຫ າສິ່ງທີ່ເຮົາມັກແລ້ວ ເຮົາກໍຄວນຊິຫາສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກ ແລະ ເຮົາບໍ່ຖະໜັດ ສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກທີ່ຊິເຮັດມັນ ເຮົາລອງຕັດມັນອອກໄປເບິ່ງວ່າ ເຮົາຊິບໍ່ເຮັດຫຍັງ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງ ລອງຕັດອອກເບິ່ງ ສິ່ງສຳຄັ ນກວ່າການຫາຄວາມຮູ້ມາໃສ່ ຄື ຕັດຄວາມຮູ້ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ອັນນີ້ກະຄືກັນ ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາຄິດວ່າເຮົາບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຊິຕໍ່ຍອດ ເຮົາກະໂຟກັສ ໃຊ້ເວລາໄປສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແລະ ຕັດສິ່ງທີ່ບໍ່ຈ ຳເປັນອອກ ໂຕນີ້ກະຢາກໃຫ້ລອງຄິດ ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງໂຕເອງເນາະ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ອີກໜຶ່ງວິທີເນາະ ໂດຍການຄົ້ນຫາຕົວເອງ ໂດຍການທົດລອງ ຄືເຮົາລອງ ຫາເບິ່ງມັນນີ້ ເມື່ອເຮົາຕັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່ າງອອກແລ້ວ ເຮົາເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຮົາມັກ ເຮົາເຮັດໄດ້ ແລະ ຄິດວ່າມັນຈະສ້າງເງິນ ຢາກໃຫ້ສອງ ຢາກໃຫ້ລອງເນາະ ຢາກໃຫ້ລອງຂຽນວົງມົນມາ 3 ວົງ ຂຽນວົງມົນມາ 3 ວົງວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາມັກນັ້ນແມ່ນຫຍັງໃນວົ ງທີ 1 ວົງທີ 2 ແມ່ນເຮົາເຮັດອີ່ຫຍັງໄດ້ດີ ຫຼືຈະ ຫຼືຈະເອົາວົງທີ 2 ກ່ອນກໍໄດ້ເນາະ ຂຽນໂຕໃດກ່ອນກະໄດ້ ແລ້ວສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ດີຫັ້ນ ແລະກໍສິ່ງທີ່ເຮົາມັກຫັ້ນ ອັນໃດມັນສ້າງເງິນໃຫ້ເຮົາໄດ້ ໂຕນີ້ເນາະ ມັນກໍ ຊິເປັນການຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ຊິເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຊິສາມາດລ້ຽງຊີບເຮົາໄດ້ນຳ ຊິເປັນອາຊີບຂອງເຮົາໄດ້ ລອງຫາເບິ່ງ ລອງຫາຈຸດຮ່ວມຂອງ 3 ຢ່າງນີ້ຄື ສິ່ງທີ່ມັກ ສິ່ງ ທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ເຮົາ ມັນມີຫຼາຍອາຊີບ ແລ້ວຖ້າຫາກວ່າບາງຄົນ ອາດຈະຄົ້ນພົບແລ້ວວ່າ 3 ວົງນີ້ອາດຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ບາງວົງກະຊິຊ້ອນທັບ ແຕ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ມັກກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ດຽວກັນ ແຕ່ມັນອາດຈະບໍ່ສ້າງເງິນໄດ້ ຫຼື ບາງຄົນກະອາດຈະຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ຕົວເອງເຮັດໄດ້ ແລະກະສ້າງເງິນ ແຕ່ມັນອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຫຼື ບາງຄົນກະຊິເພາະສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຸກ ສ້າງເງິ ນໄດ້ ແຕ່ກະຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ ໂຕນີ້ເຮົາກະຕ້ອງມາເບິ່ງວ່າ ເຮົາຊິບໍລິຫານຈັດການມັນຈັ່ງໃດ ຖ້າຫາກວ່າບາງຄົນທີ່ວ່າໄດ້ເຮັດວຽກແລ້ວ ຫຼືວ່າໄດ້ຮຽນໃນສາຍທີ່ວ່າໄດ້ເລືອກແລ້ວ ແຕ່ວ່າບັງເອີນວ່າເຮົານັ້ນ ບໍ່ມັກ ກະຢ່າຟ້າວຖອດໃຈໄປ ຢ່າຟ້າວປ່ຽນໄປເນາະ ເພາະວ່າເຮົາລອງເຮັດອີ່ຫຍັງໃຫ້ມັນສຸດກ່ອນ ເພາະວ່າບາງທີການເລືອກເສັ້ນທາງມັນບໍ່ໄດ້ ມັນບໍ່ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າເລືອກສາຍຮຽນຜິດ ຫຼື ເລື ອກອາຊີບຜິດ ແລ້ວເຮົາຊິຜິດຕະຫຼອດໄປ ເຮົາກໍຍັງສາມາດປັບໂຕໄດ້ຕະຫຼອດ ຄືຖ້າຫາກວ່າເຮົາເລືອກສາຍງານຜິດ ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ ແຕ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ມັນກໍຍັງສ້າງ ເງິນໃຫ້ເຮົາໄດ້ຢູ່ ເຖິງເປັນ ເຖິງຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ ເຮົາກໍສາມາດສ້າງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າເປັນງານອະດິເລກ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກ ຕໍ່ໃຫ້ ຕໍ່ໃຫ້ມັນຊິບໍ່ໄດ້ເງິນກໍຕາມ ແຕ່ເປັນພຽງສິ່ງທີ່ເຮົາອາດຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ບໍ່ເກັ່ງ ແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກຄຽງຄູ່ກັນ ຈຽດເວລາເລັກນ້ອຍ ເພື່ອເຕີມເຕັມສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍລະຫວ່າງເປົ່າ ອ່າ ດັ່ງມີຄົນເຄີຍເວົ້າຄຳຄຳໜຶ່ງໃຫ້ຟັງວ່າ ເຮັດວຽກລ້ຽງຊີບ ເຮັດສິ່ງທີ່ຮັກເພື່ອຫຼໍ່ລ້ຽງຈິດວິນ ຍານ ເຊິ່ງຄຳນີ້ກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເຊິ່ງອີງຕາມແຕ່ບໍລິບົດຂອງແຕ່ລະຄົນເນາະ ວ່າຊິມີຄວາມສາມາດປັບໄດ້ສ່ຳໃດ ແລະກໍ ຊິສາມາດປະຍຸກໄດ້ຈັ່ງໃດເນາະ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ສ່ວນຕົວເອງກໍຄືເຮັດງານອະດິ ເລກເນາະ ບວກກັບວຽກທີ່ເຮັດເປັນໜ້າທີ່ຫຼັກແດ່ ເຊິ່ງວຽກໜ້າທີ່ຫຼັກອາດຈະບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າທີ່ຕັ້ງໃຈມາເຮັດ Podcast ນີ້ ເປັນເພື່ອສິ່ງ ເພື່ອເປັນສິ່ງທີ່ລຽກວ່າເຕີມເຕັມຈິດວິນຍານຂອງໂຕເອງ ເພາະເປັນຄົນມັກອ່ ານ ແລະ ມັກແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຟັງ ກໍເລີຍມາຈັດລາຍການນີ້ ແລະ ນີ້ກະຄິດວ່າມັນຊິເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ ມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ມັກ ເຖິງແມ້ຕອນນີ້ມັນອາດຈະຍັງສ້າງເງິນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ກະພໍຊິໄດ້ເຕີມເຕັມຈິດວິນຍານຢູ່ ພໍປະມານ ແລະ ສຸດທ້າຍນີ້ ບໍ່ວ່າທ່ານຊິເປັນໃຜ ຫຼືກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ບໍ່ວ່າຊິ ບໍ່ວ່າທ່ານຊິຍັງທັນໄດ້ຄົ້ນພົບໂຕເອງ ຫຼືວ່າໄດ້ຄົ້ນພົບແລ້ວ